ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ມື້ນີ້ ສຸພັດຕາ ແລະ ອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ຮັບໜ້າທີ່ດຳເນີນລາຍການ ຢູ່ຄົນລະບ່ອນ
ສະບາຍດີສຸພັດຕາ ເຈົ້າ ສະບາຍດີອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ຄືວ່າມີແຂກພິເສດ ໂອ້ ແມ່ນແລ້ວ ເຈົ້າ ມື້ນີ້ເຮົາມີແຂກພິເສດ ໄດ້ສຳພາດບຸກຄົນສຳຄັນ ຊຶ່ງເປັນຄົນທຳອິດຂອງປະເທດລາວໄດ໋ ໃນມື້ນີ້ນີ່ ອືມ ເປັນຈັ່ງໃດລະ ບຸກ ຄົນຜູ້ນັ້ນ ໂອ ບຸກຄົນຜູ້ນັ້ນ ເພິ່ນໄດ້ເປັນ Mister Universe ລາວຄົນທຳອິດເນາະ ຄັນຊັ້ນເຮົາໄປຮູ້ຈັກກັບເພິ່ນໄດ້ເລີຍ ສະບາຍດີນ້ອງອາຊິເຮີ ສະບາຍດີອາຊິເຮີ
ສະບາຍດີເດີ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ເຈົ້າໆ ຈັ່ງ ອາ ຈັ່ງໃດກະຕ້ອງຂໍສະແດງຄວາມດີໃຈນຳນ້ອງຫຼາຍໆເນາະ ທີ່ວ່າໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງ Mister Universe ລາວໃນປີນີ້ ລະກະ ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍໆ ທີ່ວ່ານ້ອງມາຮ່ວມລາຍການເມືອງລ າວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ຂອງພວກເຮົາເນາະ
ຖືວ່າເປັນປີ ເປັນປີທຳອິດເນາະ ໂດຍ ເປັນປີທຳອິດ ອັນ ຈັ່ງໃດກໍຕ້ອງຂໍສະແດງຄວາມດີໃຈນຳນ້ອງຫຼາຍໆເນາະ ທີ່ວ່າໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງ Mister Universe ລາວ ຄົນທຳອິດຂອງປະເທດລາວ ເຈົ້າ ອັນ ຄັນຊັ້ນ ຢາກໃຫ້ນ້ອງແນະ ນຳຕົວເອງ ໃຫ້ທ່ານຜູ້ຊົມ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຮູ້ອີກຈັກເລັກຈັກໜ້ອຍແດ່ ວ່າຊື່ຈັ່ງໃດ ລະກໍມາຈາກແຂວງໃດຫັ້ນນະເນາະ
ໂອເຄ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີອ້າຍເອື້ອຍເພິ່ນເປັນທາງການເນາະ ລະກະສະບາຍດີໝົດຄົນເບິ່ງ ອາ ຢູ່ໃນຕອນນີ້ ອາ ໄດ້ຍິນສຽງດີບໍ່ ອາ ໄດ້ຍິນສຽງດີຢູ່ ອາ ໂອເຄ ນ້ອງຊື່ອາຊິເຮີ ອາ ນ້ອງຊື່ອາຊິເຮີ Mister Universe ລາວຄົນ ທຳອິດ ຫຼືວ່າ Mister Universe ລາວ 2023

ຊົນເຜົ່າມົ້ງຫຼາຍຄົນຢູ່ວ່າທົ່ວໂລກ ເຂົາເຈົ້າກໍຕິດຕາມ ສະນັ້ນກໍຢາກ ອາ ເຈົ້າ say hi ທັກທາຍ ທັກທາຍໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງເນາະ ເອີ ແນະນຳຕົນເອງເລີຍ ເປັນຈັ່ງໃດ
ແບບວ່າມາຈາກແຂວງໃດອີ່ຫຍັງຫັ້ນເນາະ ແນະນຳຕົວເອງກໍໄດ້ເດີ ອາ ນ້ອງເປັນຄົນ ອາ ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊເນາະ ເກີດຢູ່ຫຼວງພະບາງ ທີ່ວ່າເປັນຄົນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເຕີບໂຕຢູ່ ອາ ບໍລິຄຳໄຊ ຮຽນຈົບຢູ່ບໍລິ ຄຳໄຊ ລະກະຜັນໂຕມາ ມາຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອຕາມຫາຝັນຂອງໂຕເອງ ເຈົ້າ ໂອເຄ ອາ ກ່ອນຊິ ອາ ຊິວ່າຈັ່ງໃດ ເປັນຄົນບໍລິຄຳໄຊ ອາ ລະຢູ່ບ້ານໃດນີ້ ເບິ່ງ ເອົາບ້ານກ່ອນ ອາ ດຽວນີ້ ຢູ່ບ້ານທົ່ງປົ່ງເດີ ຢູ່ບ້າ ນທົ່ງປົ່ງ ອໍ ມາຢູ່ວຽງຈັນ ຢູ່ທົ່ງປົ່ງເນາະ ໂດຍ ແມ່ນ ອືມ ອາ ບັດນີ້ເປັນຈັ່ງໃດ ອັນ ມາຕາມຄວາມຝັນນີ້ ແລະ ອັນ ມາໄດ້ເປັນ Mister Universe ລາວຄົນທຳອິດນີ້ ຮູ້ສຶກແນວໃດ ອັນ ຄິດວ່າມັນ ມັນຍັງເປັນຝັນບໍ ຫຼືວ່າມັນເປັນຄວາມຈິ ງແລ້ວຕອນນີ້ ຢາກໃຫ້ເລົ່າ ເລົ່າສູ່ຟັງແດ່ເນາະ ເອີ ຊິວ່າຈັ່ງໃດ ອາ Mister Universe ສຳລັບນ້ອງ ຄືຄວາມຝັນກໍແມ່ນ ແຕ່ວ່າມັນເປັນ ບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນ ທີ່ເພື່ອຊິໄປເຖິງເປົ້າໝາຍຂອງນ້ອງ ຄືນ້ອງມີເປົ້າໝາຍ ອາ ຄືເປັນ ອາ ນັກຮ້ອງ hip hop rapper R&B ເຈົ້າ ອາ ເຂົ້າໃຈບໍ່ ອາ ລະນ້ອງຄິດວ່າ ຄັນຊິເປັນນັກຮ້ອງ ຜູ້ໃດກໍເປັນໄດ້ ອາ ຄິດພາບຕາມເດີ ຄັນຊິເປັນນັກຮ້ອງ ຜູ້ໃດກໍເປັນໄດ້ ແຕ່ວ່າຄັນເປັນ Mister Universe ລະຮ້ອງເພງນີ້ ມັນຊິໜ້າສົນໃຈສ່ຳໃດ

ເພິ່ນມີເງື່ອນໄຂແບບໃດ ເວລາທີ່ປະກວດນະ ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າສູ່ເຮົາຟັງບໍ່ ເງື່ອນໄຂຫວາ ເງື່ອນໄຂໂຕນີ້ ອ່າ ກໍບໍ່ຄອນເຟີມເດີ້ ແຕ່ວ່າຕ້ອງເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ ອ່າ ພ້ອມໃຊ້ງານ ຄືວ່າເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ແບບ ອ່າ perfect ຄືທາງດ້າ ນຄວາມຮູ້ ຄືທາງດ້ານວາຈາ ຄືທາງດ້ານກິລິຍາມາລະຍາດເນາະ ແລະ ທາງ ອ່າ ທຸກຢ່າງໃຫ້ພ້ອມໃຊ້ງານໂຕນີ້ ອໍ ທຸກຢ່າງຄື ອ່າ ຄືພຽບພ້ອມເນາະ ແມ່ນ ແລະ ແລະ ນອກຈາກທີ່ນ້ອງເວົ້າມານີ້ແລ້ວ ແລ້ວເລື່ອງ ອາຍຸເດ ເພິ່ນຈຳກັດບໍ່ ສະນັ້ນວ່າຕ້ອງອາຍຸທໍ່ນີ້ ທໍ່ນີ້ຂຶ້ນໄປຫັ້ນນະ ຈັ່ງສາມາດສະໝັກໃນຕຳ ໃນອັນນີ້ໄດ້
ໂຕ ໂຕນີ້ອາຍຸ ອາຍຸຄືຕ້ອງ 19 ປີຂຶ້ນໄປ ອໍ ເຈົ້າ ອ່າ 19 ປີຂຶ້ນໄປ ແຕ່ວ່າປະມານຮອດ ອ່າ 29 30 ໂດຍ 30 ໄປບໍ່ໄດ້ລະ ອໍ 30 ໄປບໍ່ໄດ້ ຄື ຄືອ້າຍອຸ່ນແກ້ວນີ້ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ແມ່ນອາຍຸ ແມ່ນອາຍຸຢູ່ໃນເກນນີ້ ຄື ຄືສິບໍ່ໄດ້ລະ ອ້າຍອຸ່ນແ ກ້ວ ອ່າ ໂອ້ ອື່ໆໆ ເອີ
ອັນ ເຈົ້າ ຖາມຕໍ່ ແລ້ວການປະກວດ ອັນ ທີ່ຜ່ານມາຫັ້ນເດເນາະ ເພິ່ນ ອັນ ໃຊ້ເວລາດົນບໍ່ ຈຶ່ງວ່າ ຈົນກວ່າຈະມາຮອດ ແບບວ່າຜ່ານຮອບຕ່າງໆມາໄດ້ຈົນຮອດຮອບຕັດສິນຫັ້ນນະເນາະ ອ່າ ໂຕ ໂຕນີ້ສຳລັບອາຊີລ ະ ອ່າ ປະກວດ ເຮົາປະກວດໃນ ອ່າ ບົດບາດຄັ້ງນີ້ເນາະ ຄືສາມເດືອນ ໄລຍະລວມທັງໝົດຄືໃຊ້ເວລາທັງສາມເດືອນ final ສາມເດືອນ ລະມັນ ອ່າ ພາຍໃນສາມເດືອນ ມັນຈະມີຮອບຕ່າງໆ ມັນຈະມີຮອບ ອ່າ ອ່າ ເຂົາ ຊິວ່າຈັ່ງໃດຫວາ ແຕ່ລະຮອບຫັ້ນນະ ມັນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຕ່າງກັນໄປຊີ້ນະ ອໍ ມັນມີການຄັດເລືອກແຕ່ລະຮອບ ແຕ່ລະຮອບ ອໍ ກວ່າສິເຂົ້າມາ ອ່າ ອື ເຈົ້າ ແລ້ວໃນການປະກວດນີ້ ມັນມີຫຼາຍບໍ່ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສະໝັກ ເ ວົ້າງ່າຍ ຄູ່ແຂ່ງຂອງເຮົາເອງນະ ໂອ ຄັນເວົ້າເລື່ອງນີ້ຍັງ ອ່າ ຄັນເວົ້າມາປຸບນີ້ ອາຊີຍັງຫວັ່ນໆຢູ່ ເພາະວ່າ ຫຼາຍຄົນອີ່ຫຼີ ຕອນ ອ່າ ມື້ audition ປຸບເນາະ ເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ຄິດ ຕອນແລກ ອ່າ ຕອນແລກອາຊີລົງປະກວດ ອາຊີກໍບໍ່ ໄດ້ຮູ້ວ່າມັນສິຫຼາຍປານນີ້ ອື ປຸບ ມື້ audition ປຸບ ທັງຄົນສົ່ງຟອມແດ່ ຄົນບໍ່ສົ່ງຟອມ ຮ້ອຍກວ່າຊີວິດ ວ້າວ ຮ້ອຍກວ່າຄົນ ເອີ ແມ່ນ ຊາຍໜຸ່ມຮ້ອຍກວ່າຄົນ ມີແຕ່ຄົນຫຼໍ່ໆ ຄົນ perfect ນຳ ມາປຸບຊີ້ນະ ອ່າ ແລ້ວກໍຄັດ ຄັດ ຄັດ ຈົນເຫຼືອ 18 ຄົນສຸດ ທ້າຍ ເພື່ອບົດບາດຂອງ ອ່າ ອົງກອນ ຄື 18 ຄົນນຳສະເໜີ 18 ແຂວງ ຈົນສຸດທ້າຍເຫຼືອ 18 ຄົນ ພ້ອມທັງອາຊີເລີຍ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ບັດນີ້ ແລ້ວກ່ອນທີ່ວ່ານ້ອງຈະມາປະກວດ Mister Universe ນີ້ເນາະ ນ້ອງໄດ້ ອັນ ໄປປະກວດຢູ່ເວທີໃດມາກ່ ອນບໍ່ເນາະ ໂອ້ ໂຕນີ້ ອ່າ ບໍ່ຮູ້ຄືກັນວ່າມັນເປັນເລື່ອງບັງເອີນ ຫຼືວ່າຈັ່ງໃດເດ ແຕ່ວ່າສຳລັບອາຊີ ຄືອາຊີບໍ່ເຄີຍຜ່ານ ເວໃດ ຫຼືວ່າເວທີປະກວດສາຍໃດມາກ່ອນເລີຍ
ຄືອັນນີ້ເປັນເວທີແລກ ໃໝ່ໆສົດໆສຳລັບເຮົາ ເວທີແລກ ລະກໍໄດ້ເປັນ ໄດ້ ອັນ ເປັນຄົນທຳອິດເລີຍເນາະ ໄດ້ເລີຍ ແມ່ນ ອັນນີ້ຄືຍັງວ່າບໍ່ແມ່ນເລື່ອງບັງເອີນ ຄືເຮົາຮູ້ສຶກວ່າມັນເປັນເວທີແລກ ລະກໍເປັນເວທີທີ່ໜ້ າຈົດຈຳຕະຫຼອດຊີວິດເລີຍ ບອກໄດ້ຄຳດຽວ ເອີ ມັນເປັນຄັ້ງແລກ ແລ້ວເຮົາກໍໄດ້ເປັນຄົນແລກເລີຍ ແມ່ນ ເຈົ້າ ຂໍຖາມອາຍຸໄດ້ບໍ່ ອາຍຸຈັກປີຕອນນີ້ ອາຍຸຕອນນີ້ຄື 22 ປີ ອ່າ 22 ປີ ແມ່ນ ເຈົ້າ ເອີ ແລ້ວມີຈຸດເລີ່ມຕົ້ນແນວ ໃດ ມັນມີແຮງບັນດານໃຈອີ່ຫຍັງບໍ່ ຫຼືວ່າມີ ຫຼືວ່າມັນ ເຮົາມາກັນໂດຍບັງເອີນບໍ່ ຫຼືຈັ່ງໃດ ມາ ເອີ ມາ ອ່າ ຊິເທົ້າຄວາມໄປກ່ອນເນາະ ອ່າ ອ່າ ສຳລັບອາຊີຄື ອັນນີ້ສຳລັບຄົນເບິ່ງໃຫ້ຄິດພາບຕາມເດີ້ ສຳລັບອາຊີຄືເ ປັນ ອ່າ ນັກຮ້ອງ hip-hop rapper R&B ຢູ່ແລ້ວ ເຈົ້າ ອ່າ ເຮົາເຮັດເພງກັບໝູ່ສະໜິດຢູ່ແລ້ວປຸ໊ບ ລະກ່ອນຊິມາປະກວດ ອ່າ ເຮົາ ອ່າ ຈັ່ງໃດວະ ເຂົາຊິວ່າ ອ່າ ຢູ່ອາເມຣິກາ ຢູ່ USA ຂະເຈົ້າມີ ອ່າ ເປັນຂອງຄົນຊົນເຜົ່າມົ້ງ ຂະເຈົ້ານະ ຂະເ ຈົ້າໄດ້ ອ່າ ເຊີນ ເຊີນມາປຸ໊ບຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າເຮົາຍັງ ອັນ ຮູ້ສຶກວ່າເຮົາ ຄັນເຮົາຊິໄປໂຊ ເຮົາຊິເອົາຫຍັງໄປໂຊ ອໍ ໃນ ໃນນາມສິລະປິນຂອງເຮົາ ຄືເຮົາ ຄື ອັນ ຄືອາຊີບອກມື້ກີ້ນີ້ວ່າ ຄັນເຮົາເປັນ Mister Universe ແລ້ວໄປປະກວດ ເອີ ແລ້ວ ບໍ່ ແລ້ວໄປ ອັນ ໂຊຮ້ອງເພງຊີ້ນະ ມັນຊິ ມັນຊິດີກວ່າການເປັນນັກຮ້ອງຂອງເຮົາບໍ່ ແລ້ວມັນເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ວ່າ ເອີ ໂອເຄ ປຸ໊ບ ເວທີ ອ່າ ເວທີ ເຫັນຂະເຈົ້າປະກາດວ່າ Mister ອ່າ ລົງປະກວດ Mister Universe ປຸ໊ບ ເຮົາກະ ຈັ່ງຊັ້ນ ອາຊີຍັງ ເອີ ໂອເຄ ໂຕນີ້ເປັນໂອກາດ ເພື່ອຊິໄປໃຫ້ເຖິງຝັນຂອງເຮົາໄດ້ໄວກວ່າເກົ່າ ອ່າ ໝາຍຄວາມວ່າເປັນໂຕເສີມ ເປັນໂຕ ເປັນໂຕຍູ້ດັນອີກໂຕໜຶ່ງ ແມ່ນ ໂຕຍູ້ດັນຄືຄູນ 2 ອໍ ຄູນ 2 ເລີຍ ບັດ ບັດນີ້ເນາ ະ ຢາກຖາມນ້ອງອາຊີ ແຕ່ວ່າ ອັນ ຕອນຍັງນ້ອຍ ອັນ ນ້ອງເຄີຍຄິດບໍ່ວ່າ ແບບຝັນໄວ້ບໍ່ວ່າຢາກເປັນອີ່ຫຍັງຫັ້ນນະ ອັນ ຊິມາເປັນ ອັນ Mister Universe ບໍ່ ຫຼືວ່າຈັ່ງໃດຫັ້ນນະ ແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍເນາະ ທຸກຄົນກໍມີຄວາມຝັນຫັ້ນນະເນ າະ ອືມ Mister Universe ນ້ອງ ນ້ອງ ອັນ ເບິ່ງຕາມຂ່າວເນາະ ຫຼືວ່າຕາມ ອັນນັ້ນ ຕາມ ອ່າ ສື່ຕະຫຼອດຢູ່ ຂອງ ອ່າ ຂອງປະເທດອື່ນ ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າມັນເປັນເວທີຊາຍທີ່ຊົງພະລັງ ໂຕນີ້ສຳລັບເຮົາເດີ້ ອ່າ ສຳລັບອາຊີ ອາຊີກໍຢາກ ຢາ ກເປັນຄົນຄົນນັ້ນຄືກັນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຄິດວ່າ ກໍບໍ່ຄາດຄິດວ່າຊິໄດ້ເປັນອີ່ຫຼີ ລະ ເອີ ກັບມາຄືນ ຄືວ່າເປັນນັກຮ້ອງ ຕອນ ໃນຕອນ ຕອນຍັງນ້ອຍ ອາຊີຄິດໄດ້ຢ່າງດຽວວ່າ ອາຊີມີຄວາມສຸກເມື່ອໄດ້ຮ້ອງເພງ ລະກະຄິດພາ ບຕອນໂຕເອງ ອ່າ ຢູ່ໃນ ຈັ່ງໃດວະ ຢູ່ ຢູ່ເທິງເວທີເນາະ ລະກະມີຄົນເບິ່ງຫຼາຍໆ ໄດ້ຮ້ອງເພງ ໄດ້ແບບໂຊໃນສິ່ງທີ່ໂຕເອງມັກນະ ມັນ ຂະໜາດເຮົາຄິດໄປເຮົາຍັງ ອ່າ ເຮົາຍັງມ່ວນໄປແລ້ວຊີ້ນະ ໂອ້ ເຮົາ ເຮົາ ວາດພາບ ເຮົາວາດພາບຕອນນັ້ນ ເອົ້າ ພໍຊິເວົ້າໄດ້ບໍ່ເນາະ ຕອນເດັກນ້ອຍ ເຮົາວ່າ ເຮົາລອງ ເຮົາຈື່ໄດ້ບໍ່ ເພງທຳອິດທີ່ເຮົາຮ້ອງໄດ້ນັ້ນເພງຫຍັງ
ໂອ້ ກໍບໍ່ຈື່ຄືກັນ ແຕ່ວ່າເປັນ ອ່າ ເພງຂອງ ອ່າ ຄົນໄທເນາະ ຄົນໄທຂະເຈົ້າຮ້ອງເພງເພງໜຶ່ງ ຄືຜູ້ຊາຍຜູ້ນັ້ນລາວຮ້ອງເພງ ບໍ່ ບໍ່ຈື່ເລີຍວ່າຜູ້ໃດ ແຕ່ວ່າຈື່ ແມ່ນ ແຕ່ວ່າຈື່ ແມ່ນ ດົນ ດົນເຕີບ ແຕ່ວ່າຈື່ເພງບໍ່ລະ ລອງສູ່ຟັ ງໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພິ່ນບໍ່ຈື່ ໂອເຄ ໂອເຄ ບໍ່ຈື່ກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ໂອເຄ ຄິດພາບ ຄິດພາບຕອນຕົວເອງທີ່ວ່າເປັນເດັກນ້ອຍແລ້ວຍັງຮ້ອງຢູ່ ເຈົ້າ ອັນນັ້ນຮ້ອງ ເຮົາຮ້ອງເປັນພາສາມົ້ງຕົວ ຄືວ່າເປັນພາສາ ເອີ ເພງທີ່ເຮົາເຮັ ດແມ່ນບໍ່ ເພງທີ່ອາຊີເຮັດແມ່ນບໍ່ ອ່າ ໂຕນີ້ຈະມີເພງລາວແນ່ ແລ້ວກໍຈະມີເປັນເພງມົ້ງແນ່ ເຈົ້າ ມັນຈະມີ ອ່າ ອາຊີຮ້ອງທັງເພງລາວກໍໄດ້ ເພງມົ້ງກໍໄດ້ ມັນເປັນ 2 ເວີຊັນນຳກັນວ່າ ຄືຈັ່ງໃດ ອ່າ ມັນຈະ ສິວ່າມັນມີ ຫຼາຍເພງ ມັນມີຫຼາຍເພງ ແລ້ວມັນມີທັງເພງລາວ ເພງມົ້ງ ສະບັບຂອງມົ້ງກໍຕ່າງຫາກ ສະບັບຂອງລາວກໍຕ່າງຫາກ ໂອເຄ ຄັນ ຄັນຊັ້ນ ອັນ ແບບ ຖືວ່ານ້ອງນີ້ ກ່ອນສິມາປະກວດໂຕນີ້ນີ້ ນ້ອງເປັນນັກຮ້ອງມາກ່ອນ ແມ່ນບໍ່ເນາະ ນັກຮ້ອງ hip hop R&B ອ່າ ແມ່ນ ນັກຮ້ອງສະໝັກຫຼິ້ນ ເວົ້າງ່າຍໆວ່ານັກຮ້ອງສະໝັກຫຼິ້ນ ແບບ ເອີ ເຮົາເຮັດຕາມທີ່ໃຈເຮົາມັກ ແລ້ວເຮົາຕາມຄວາມຝັນ ແຕ່ວ່າຍັງບໍ່ໄດ້ມີ ຄື ເອີ

ເຈົ້າ ແມ່ນ ອາຊີ ອາຊີຢາກ ອ່າ ອາຊີຢາກ ເຫດທີ່ອາຊີເລືອກຮ້ອງເພງ ເພງນີ້ ເພາະວ່າເພງນີ້ເປັນເພງແລກຂອງອາຊີ ແລ້ວມັນ ມັນເວົ້າເຖິງຄວາມຮັກ ມັນເວົ້າເຖິງ ອ່າ ການທີ່ ອ່າ ສິອະທິບາຍໄປເລີຍເດີ້ ໂອ ເຄ ເພາະວ່າ ເພາະວ່າມື້ກີ້ເອື້ອຍເພິ່ນ ເພິ່ນ ອ່າ ເພິ່ນເວົ້າມາ ອ່າ ເຂົ້າ ເຂົ້າປຸບພໍດີ ເພາະວ່າ ເຈົ້າ ເພງນີ້ມັນອະທິບາຍເຖິງ ຂໍໃຫ້ເຈົ້າຫອມຂ້ອຍກ່ອນເຈົ້າສິໄປ ເພາະວ່າຄັນເຈົ້າອອກຈາກຂ້ອຍ ຄັນເຈົ້າໄປ ນະ ມັນສິມີໂອກາດອີກບໍ່ທີ່ເຮົາສິມີ
ສິໄດ້ພົບກັນ ແມ່ນ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ເພງໂຕນີ້ນອກຈາກເປັນເພງ ອັນ ເປັນພາສາມົ້ງແລ້ວ ມີເປັນພາສາລາວບໍ່ ລອງໃຫ້ຟັງອີກແດ່ໄດ້ບໍ່ນໍ ໂຕນີ້ມີຢູ່ບໍ່ ເອົາໂຕເປັນພາສາລາວ ຄັນບໍ່ມີໂຕເປັນພາສາລາວສະບັບນີ້ ເອົາ ເອົາເພງໃໝ່ກໍໄດ້ ສຳລັບນ້ອຍໆ ເອົາເພງໃໝ່ ອ່າ ເພງໃໝ່ ມັນສິ ມັນສິອອກອາກາດໄດ້ບໍ່ນີ້
ໂອ ອັນ ກະບໍ່ຊ່າງ ບໍ່ຊ່າງສິວ່າແລ້ວ ແຕ່ນ້ອງວ່າເພິ່ນໃຫ້ ເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ອອກເທື່ອບໍ່ ຫຼືຈັ່ງໃດຫັ້ນນະເນາະ ກະບໍ່ເປັນຫຍັງ ບໍ່ເປັນຫຍັງ ບໍ່ເປັນຫຍັງ ຄັນ ຄັນ ຄັນບໍ່ສະດວກ ເອົາໄວ້ໂອກາດໜ້າ ໂອເຄ ໂອເຄ ໄດ້ໆ ເອົາ ບ າດນີ້ເບິດເລື່ອງເພງ ບາດນີ້ເຂົ້າມາວ່າພາລະກິດຂອງເຮົາແມ່ນຫຍັງ ໃນຖານະມິສເຕີຢູນິເວີສລາວນີ້
ຄືຂອງອາຊີ ຂອງອາຊີ ອາຊີ ອາຊີຕະໜັກໄວ້ຕະຫຼອດ ຄືອາຊີເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ກັບໄວໜຸ່ມ ໂຕນີ້ຫຼັກໆຂອງອາຊີທີ່ອາຊີສິເຮັດ ຄືເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ກັບໄວລຸ້ນໄວໜຸ່ມ ແບບ ໂດຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວ ໄວລຸ້ນຊົ ນເຜົ່າມົ້ງ ຄືເຮົາຕ້ອງເປັນຕົວແບບ ຄືເຮົາ ເຮົາເອົາຕົວເອງອອກມາ ແລ້ວເນາະ ວ່າ ເອີ ໂອເຄ ການທີ່ອອກຈາກກອບເດີມໆຫັ້ນນະ ມັນ ມັນ ມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາພັດທະນາ ອັນນີ້ແຫຼະເປັນໂຕແບບທີ່ອາຊີຢາກ ຢາ ກ ຢາກເຮັດຕອນນີ້ ຄືຄ້າຍໆວ່າ ອັນ ອາຊີຢາກບອກກັບໄວໜຸ່ມຊົນເຜົ່າມົ້ງວ່າ ໂດຍ ໂດຍ ໂດຍສະເພາະເນາະ ທຸກຄົນເຮົາມີຄວາມສາມາດຢູ່ແລ້ວ ໄວລຸ້ນ ໄວລຸ້ນລາວຫັ້ນນະມີຄວາມສາມາດຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ວ່າບໍ່ກ້າ ບໍ່ກ້າເອົາໂຕເອງອອກມາໂຊ potential ຂອງໂຕເອງ ອືມ ໂຕເນຍ ອໍ ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາ ເຮົາຕ້ອງກ້າສະແດງອອກ ຄວນທີ່ຈະ ຈະຢູ່ໃນເຂດ ອ່າ safe zone ເຮົາຕ້ອງໄດ້ ຕ້ອງກ້າອອກມາຈາກຈຸດນັ້ນ ກ້າເອົາໂຕເອງອອກ ແ ລ້ວບໍ່ມີໃຜຮູ້ເລີຍວ່າ ອ່າ ເຮົາ ເຮົາເຮັດໄດ້ຫຍັງແນ່ ມີແຕ່ໂຕເອງເທົ່ານັ້ນທີ່ມາຮອດປຸບ ຕ້ອງຈັດຈູມຈັ່ງຊີ້ເລີຍນະ ປະມານຈັ່ງຊີ້ ອາຊີ ອາຊີຢາກບອກ ແລ້ວກະ ອ່າ ອີກຢ່າງຄືເປັນກະບອກສຽງ ໂຕນີ້ ອ່າ ໂຕນີ້ເປັ ນຫຼັກໆຂອງ ອ່າ ວຽກຂອງມິສເຕີຢູນິເວີສ ກັບ ມິສຢູນິເວີສ ລະຄືເປັນກະບອກສຽງ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ອັນ ບັດນີ້ເນາະ ອັນ ມິສເຕີຢູນິເວີສລາວນີ້ ນອກຈາກປະກວດຢູ່ປະເທດລາວແລ້ວນີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ໄປປະກວດຢູ່ຕ່າງປ ະເທດອີກບໍ່ເນາະ ຫຼືຈັ່ງໃດ
ເອີ ຕອນນີ້ ກ່ອນ ອ່າ ກ່ອນ ກ່ອນຊິປະກວດປຸບ ອ່າ ໄດ້ມີການຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ ເອີ ຊິໄປປະເທດອິນເດຍເນາະ ໂຕນີ້ ອ່າ ອ່າ ໄຟນອລປຸບ ຢູ່ລາວປຸບ ໄດ້ມິສເຕີຢູນິເວີສລາວປຸບ ອ່າ ວ່າຊິສົ່ງຕໍ່ໄປອິນເດຍ ເພາະວ່າປີ ນີ້ ອ່າ ກອງແມ່ເພິ່ນຈັດຢູ່ອິນເດຍ ອືມ ລະຊິວ່າຈັ່ງໃດ ໄປຕໍ່ອິນເດຍ ໂດຍ ແມ່ນ ອືມ ອໍ ໄປປະກວດຢູ່ອິນເດຍ ແລ້ວ ແລ້ວການປະກວດຢູ່ອິນເດຍນີ້ ພໍຮູ້ລະບໍ່ເນາະວ່າເພິ່ນຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນໃດຊີ້ນະ ລະ ອັນ ໃນ ໃນ ປີໃດ ໃນປີນີ້ບໍ່ ຫຼືປີໜ້າ ແບບຊີ້ຫັ້ນນະ ເອີ ໂຕ ໂຕນີ້ແມ່ນ ໂຕນີ້ ອ່າ ຈະຈັດໃນປີນີ້ເລີຍ ແຕ່ວ່າເຮົາ ຜູ້ໃຫຍ່ເພິ່ນກຳລັງລົມກັນ ໂອ້ລົມກັນວ່າ ບົດບາດທີ່ເຮົາຊິໄປມັນ ມັນ ມັນເໝາະສົມບໍ່ ຫຼືວ່າເບື້ອງກອງແມ່ເພິ່ນວ່າເພິ່ ນ ເອີ ປີນີ້ເພິ່ນຊິຈັດປະມານໃດ ລະກະບົດບາດທີ່ເຮົາຊິໄປມັນເໝາະສົມ ຄັນບໍ່ເໝາະສົມ ມັນກະຕ້ອງ ເບິ່ງອີກເທື່ອໜຶ່ງຊີ້ນະ ເອີ ເຈົ້າ ຂຶ້ນ ຂຶ້ນກັບທາງຜູ້ຫຼັກຜູ້ໃຫຍ່ເພິ່ນ ອ່າ ແມ່ນ ໂຕນີ້ ຊິວ່າຈັ່ງໃດ ເອີ ເຈົ້າ ລະມາເ ບິ່ງວ່າ ອັນນ່າ ເຮົາເຮັດຫຍັງມາກ່ອນບໍ່ ຫຼືວ່າຕອນນີ້ກຳລັງຮຽນໜັງສື ຄືຈັ່ງໃດ ອ່າ ສຳລັບອາຊີ ຄືອາຊີເປັນນັກທຸລະກິດແລ້ວ ອໍ ເຕັມໂຕ ກະບໍ່ໄດ້ ອ່າ ຊິວ່າເຕັມໂຕກະແມ່ນ ເພາະວ່າອາຊີ ອ່າ ບໍ່ໄດ້ຮຽນແລ້ວ ອ່າ ເ ຄີຍໄປຮຽນຢູ່ ອ່າ ສສ ຫວຽດນາມປຸບ ລະທາງຄອບຄົວມີ ມີ ອ່າ ບັນຫາໜ້ອຍໜຶ່ງປຸບ ລະເນາະ ລະກະກັບມາ ລະກະມາເຮັດທຸລະກິດ ຜັນໂຕມາເປັນນັກທຸລະກິດ ລະກະທັງຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ ລະກະທັງເຮັດທຸລ ະກິດຄື ອ່າ ເຮັດຮ້ານຂາຍໂທລະສັບ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍຂາຍໂທລະສັບ ເຈົ້າ ອໍ ຖືວ່າອັນນີ້ ນ້ອງ ນ້ອງ ນ້ອງກະມາວ່າເຮັດ ເຮັດທຸລະກິດເນາະ ເປັນຈັ່ງໃດ ອັນ ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງມິສເຕີ ມິສເຕີຢູນິເວີສລາວຄົນທຳອິດ ແລ້ວ ລະທັງມີທຸລະກິດນຳນີ້ ອັນ ຊິເຮັດໃຫ້ເຮົາແບ່ງເວລາຈັ່ງໃດ ຊິບໍ່ ອັນ ແບບວ່າມີການຈັດແບ່ງເວລາຈັ່ງໃດໃຫ້ໂຕເອງຫັ້ນນະ
ອືມ ໂຕ ໂຕນີ້ ອ່າ ການແກ້ບັນຫາຂອງອາຊີຄື ກ່ອນ ອ່າ ກ່ອນຊິມາປະກວດໂຕນີ້ ເຮົາຄິດໄວ້ແລ້ວວ່າ ເອີ ເຈົ້າ ຈັ່ງ ຄັນເຮົາຊິໄປຕາມຝັນຂອງ ຂອງໂຕເອງ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນຕ້ອງແນ່ນອນລະວ່າມັນຕ້ອງ ອ່າ ມັນຕ້ອງ ຈັ່ ງໃດວະ ມັນຕ້ອງຕຳກັບວຽກທີ່ເຮົາເຮັດປະຈຳຢູ່ແລ້ວ ອາຊີແກ້ບັນຫາໂຕນີ້ໂດຍການຂາຍເປັນຫຸ້ນ ລະອາຊີຖືເປັນຫຸ້ນ ອ່າ ຖືເປັນ ອ່າ ເປີເຊັນ ອືມ ອ່າ ເພາະວ່າ ອ່າ ຈະຄ້າຍໆວ່າ ອ່າ ຂາຍ ອ່າ ໂຕນີ້ປຸບ ວ່າເຮັດທຸ ລະກິດໂຕນີ້ປຸບ ກັບຜູ້ນີ້ ອ່າ ກັບນ້າບ່າວຊີ້ນະ ສົມມຸດວ່າຂາຍໃຫ້ນ້າບ່າວປຸບ ເອີ ໂຕນີ້ດຽວ ອ່າ ເຮົາກິນເປີເຊັນ ອ່າ ແມ່ນ ລະກະກິນເປີເຊັນເອົາ ຖືວ່າເຮົາເປັນພາສຊີບອິນຄຳຂອງເຮົາຊີ້ນະ ການແກ້ບັນຫາຂອ ງອາຊີ ເປັນການແກ້ບັນຫາສະເພາະ ອັນ ເປັນການແກ້ບັນຫາແບບວ່າໃຫ້ ອັນ ເຮົາບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແຮງງານເນາະ ແບບວ່າເປັນທຶນ ແຕ່ວ່າໄດ້ຜົນກຳໄລມາແບ່ງກັນ ແບບຊີ້ແມ່ນບໍ່ເນາະ ໂດຍ ແມ່ນໆໆ ໂຕນີ້ ອືມ ລະ ໂ ອເຄ ອາຊີຊິຂໍເສີມອີກໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພາະວ່າທັງເປັນທັງ ທັງຕົວນີ້ປຸ໊ບເນາະ ແລ້ວກໍອາຊີຍັງເປັນພໍ່ຄ້າອອນລາຍໄປ ໂດຍ ໂດຍ ໂດຍອັດຕະໂນ ອ່າ ໂດຍ ໂດຍ ໂດຍ ຕອນນີ້ຄືກັນ ເປັນທັງພໍ່ຄ້າອອນລາຍ ເພາະວ່າຢູ່ບ້ ານ ອ່າ ແມ່ເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ ຄືເຮັດສິນຄ້າ ອ່າ ແລະ ອາຊີທັງເປັນຕົວນີ້ລະ ທັງເປັນ Mister Universe ໂດຍ ນຳກັນ ຄັນ ຄັນຊັ້ນມີລູກຄ້ານີ້ ລູກຄ້າ ປະເພດໃດມາຕິດຕໍ່ຫານຳເຮົາ ລູກຄ້າແບບຜູ້ຊາຍບໍ ຫຼືກະລູກຄ້າຜູ້ຍິງ
ອັນ ອັນ ກ່ອນ ກ່ອນຊິໄປຮອດລູກຄ້ານີ້ ຖາມກ່ອນວ່າ ຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍນີ້ ແມ່ນຂາຍ ຂາຍເຄື່ອງປະເພດໃດຫັ້ນນະ ສິນຄ້າທີ່ວ່າເພິ່ນຂາຍແບບຊີ້ຫັ້ນນະ ໂອເຄ ສຳລັບສິນຄ້າອອນລາຍ ຄື ຄັນເປັນພໍ່ຄ້າອອນລາ ຍເນາະ ອ່າ ອາຊີຈະມັກເອີ້ນວ່າເປັນພໍ່ຄ້າອອນລາຍ ແຕ່ວ່າເຮົາ
ຂາຍທັງ ມີທັງ ອ່າ ຢາຖູແຂ້ວ ມີທັງ ອ່າ ເຊຣັມ ພວກໜ້າບໍ ຫຼືວ່າ ເຈົ້າ ອ່າ ໄຟເບີ ແລ້ວກະຄໍລາເຈນ ອາຫານເສີມ ໂອເຄ ແມ່ນ ທຸກຢ່າງ ອາຫານເສີມມີໝົດເລີຍ ເອີ ປະເພດນີ້ ຖາມ ບັດນີ້ ຄຳຖາມຂ້ອຍ ອ່າ ລູກຄ້ານີ້ເປັນ ຜູ້ຍິງບໍ ຫຼືວ່າເປັນຜູ້ຊາຍ ສ່ວນໃຫຍ່ນະ
ສ່ວນໃຫຍ່ ມັນ ມັນຈະມີໝົດເລີຍ ມັນຈະມີ ອ່າ ມັນຈະມີໝົດ ແຕ່ວ່າມັນມາ ຈະມາໃນຮູບແບບທີ່ຕ່າງກັນໄປ ຄືຜູ້ຍິງເຂົາເຈົ້າຈະ ບາງເທື່ອເຂົາເຈົ້າຈະ ອ່າ ປື້ມເຮົາບໍ ຊື້ຊ່ອຍ ປື້ມເຮົາບໍ ຊີ້ນະ ອໍ ເຈົ້າໆໆ ແມ່ນລະ ກະທັ ງ ເພາະວ່າ ຫຼັກໆຄືສິນຄ້າມັນດີຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ວ່າທີ່ເຂົາເຈົ້າຊື້ນຳເຮົາຄືປື້ມເຮົາ ສຳລັບຜູ້ຊາຍຄື ເອີ ເຂົາເຈົ້າຕິດຕາມເຮົາ ແມ່ນ ເຂົາເຈົ້າເຫັນເຮົາເປັນ idol ຕົວນີ້ ອືມ ເຈົ້າ ອັນ ແລ້ວມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ເນາະ ເປັນ ຈັ່ງໃດ ການຂາຍເຄື່ອງທຸລະກິດອອນລາຍນີ້ ລູກຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າບໍ ຫຼືວ່າເປັນຈັ່ງໃດ ເພາະວ່າເຮົາໄດ້ເປັນ Mister Universe ລາວແລ້ວຫັ້ນນະ ອ່າ ໂຕນີ້ ອ່າ ອາຊີຂໍຕອບວ່າ ໂອເຄ ມັນແນ່ນອນ ເພາະວ່າເຮົາ ເຮົາອັບຕົ ວເອງຂຶ້ນ ແລ້ວກະຄົນທີ່ຮູ້ຈັກ ມີຄົນຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແມ່ນ ແລ້ວມັນກະຈະໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດໄປ ແຕ່ບໍ່ ຂໍຕອບແບບຕົງໆປົ້ງໆ ອ່າ ແຕ່ວ່າຂໍ້ເສຍຂອງມັນຄື ຕອນ ຕອນນີ້ເຮົາເປັນ Mister Universe ແລ້ວ ເຮົາ ອັນນີ້ບອກສຳລັບ ຄັນ ອ່າ ຄັນລຸ້ນນ້ອງປີໜ້າເນາະ ສົມມຸດມີ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ເຮົາຕ້ອງແບບຄິດໂຕນີ້ໄວ້ວ່າ ຄັນເຮົາໄດ້ປຸ໊ບ ໂຕນີ້ ສົມມຸດວ່າຄືອາຊີ ອາຊີມີ ອ່າ ອ່າ ຢູ່ບ້ານມີທຸລະກິດເປັນຂອງຕົວເອງແລ້ວເນາະ ອືມ ການໄດ້ເປັນ Mister Universe ປຸ໊ບຊີ້ນະ ມັນ ມັນຈະໄປກະທົບກັບສະປອນເຊີ ທີ່ເຂົາເຈົ້າສະປອນເຊີເຮົາຢູ່ແລ້ວ ຄັນຜູ້ໃດ ອ່າ ລຸ້ນນ້ອງຜູ້ໃດ ເອີ ມື້ ປີ ປີໜ້າ ສົມມຸດວ່າປີທີ່ຊິມານີ້ເນາະ ຜູ້ໃດຊິ ອ່າ ກະກຽມວ່າ ເອີ ຢາກເປັນ Mister Universe ຫຼືວ່າມີຄວາມຝັນຢາ ກເປັນ Mister Universe ກໍ ອ່າ ເອົາຕົວນີ້ເປັນບົດຮຽນ ຫຼືວ່າເອົາຕົວນີ້ເປັນ ອ່າ ເອົາເປັນການບ້ານ ອ່າ ເຈົ້າ ອໍ ໝາຍຄວາມວ່າມັນ ມັນອາດຈະມີບາງຢ່າງທີ່ເປັນຂໍ້ຈຳກັດ ແມ່ນ ສຳລັບເຮົາກໍມີ ແຕ່ວ່າເຮົາກໍຕ້ອງປະຕິບັດມັນ ອໍ ເຈົ້າ ແມ່ນ ໃນເວລາປີໜຶ່ງ
ເຈົ້າ ບັດ ບັດນີ້ ອັນ ນ້ອງຂໍຖາມກ່ອນເດີ ອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ແລ້ວ ອັນ ກ່ອນທີ່ວ່າ ອັນ ນ້ອງອາຊີເນາະ ຈະມາເຖິງຈຸດນີ້ໄດ້ ທີ່ວ່າໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງ Mister Universe ລາວ 2023 ນີ້ ນ້ອງຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຜ່າອຸປະສັກຫຍັງມາແດ່ເນາະ
ເອົາ ໂຕນີ້ຢາກຕອບແຮງເລີຍແຫຼະ ໂຕນີ້ວ່າເປັນຈັ່ງໃດລະ ສຳລັບອາຊີ ສຳລັບອາຊີຄື ຄັນເວົ້າມາປຸບຍັງຕື່ນເຕັ້ນແດ່ ລະກະຍັງຮູ້ສຶກຕື້ນຕັນໂຕເອງຢູ່ ຄືການຜ່ານຜ່າຂອງອາຊີໜັກໜ່ວງກວ່າ ອາຊີຄິດວ່າ ບາງ ເທື່ອໜັກໜ່ວງກວ່າຄົນອື່ນ ກະ 18 ໃນ 18 ຄົນກະເປັນໄດ້ ເພາະວ່າອາຊີເປັນທາງຊົນເຜົ່າມົ້ງເນາະ ລະກະເວົ້າພາສາລາວກະບໍ່ໄດ້ຄ່ອງດອກທຸກຄົນ ອັນນີ້ ອັນນີ້ຂໍ້ ຈຸດດ້ອຍຂອງອາຊີເດີ້
ກະຄ່ອງຕົວພາສາລາວ
ຄັນເວົ້າໄວມັນກະບໍ່ຄ່ອງປານໃດໄດ໋ ອາ ເຈົ້າ ໂອເຄ ອ່າ ການຜ່ານຜ່າຂອງອາຊີຄື ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ ເຮົາໄດ້ ເຮົາໄດ້ ອ່າ ຈັ່ງໃດວ່າ ເຮົາໄດ້ປັບໂຕເອງ ເອົາໂຕເອງນະ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໂຕເອງອອກມາຈາກຈຸດ ເດີມໆໃນສັງຄົມຂອງໂຕເອງ ທີ່ ອ່າ ຢູ່ ເຮົາບໍ່ເຄີຍເຈີໃນສັງຄົມໂຕນີ້ນະ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ເອົາໂຕເອງອອກມາປຸບ ກ່ອນຊິອອກມາມັນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຜ່າ ມັນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກອງ ເພາະວ່າເຮົາຈະມີ ເຮົາຈະຢູ່ ໃນສັງຄົມອີກສັງຄົມໜຶ່ງ ລະເຮົາຈະມີຄວາມຄິດທີ່ແບບ ໂອ້ ມັນແຍກໄປເລີຍຊິນະ ແຕ່ວ່າຕອນນີ້ເຮົາມາ ເຮົາມາເຖິງຈຸດນີ້ ລະເຮົາຈະຮູ້ວ່າ ໂອ້ ໂອເຄ ຍັງອີກຫຼາຍຄົນ ເຮົາຕ້ອງແບບ ຕ້ອງໄດ້ບອກກັບເຂົາເຈົ້ າຊິນະ ວ່າ ເອີ ໂອເຄ ການທີ່ມາຈຸດນີ້ມັນເປັນຈັ່ງໃດຊິນະ ເຈົ້າ ຖືວ່າເຮົາຕ້ອງໄດ້ປັບໂຕເນາະ ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆຕື່ມ ກ່ອນຊິມາເຖິງຈຸດນີ້ ສຸດທ້າຍເຮົາມີຫຍັງຢາກຈະຝາກເຖິງແຟນ ແຟນໆທີ່ຕິດຕາມເຮົາຢູ່ໃນ ຕອນນີ້ ໂອເຄ ໂຕນີ້ອາຊີຢາກບອກກັບທຸກຄົນເລີຍວ່າ ການພັດທະນາຂອງ ການພັດທະນາໂຕເອງ ມັນ ມັນບໍ່ແມ່ນ ອ່າ ເລື່ອງຍາກເດີ້ ເບິ່ງອາຊີເປັນຕົວຢ່າງ ອັນນີ້ອາຊີບອກກັບ ອ່າ ຄົນເບິ່ງ ເບິ່ງອາຊີເປັນຕົວຢ່ າງ ເດັກນ້ອຍຊົນເຜົ່າມົ້ງໂຕນ້ອຍໆຄົນໜຶ່ງນະ ຄັນເຮົາມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕເອງ ຄັນເຮົາມີຄວາມສັດທາໃນໂຕເອງ ຄັນເຮົາມີເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນ ເຮົາກໍຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ ໂດຍ ໂດຍສະເພາະໂ ຕນີ້ ອາຊີຢາກບອກໄປຄືກັບໄວລຸ້ນຊົນເຜົ່າມົ້ງຕອນນີ້ ຄືວ່າ ກັບໄວລຸ້ນ ໄວລຸ້ນລາວເລີຍ ທຸກຄົນເລີຍນະ ວ່າ ເຈົ້າ

ແປຈາກລາວມາເປັນພາສາມົ້ງເນາະ ອາ ແມ່ນ ແປຈາກລາວເປັນພາສາມົ້ງ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ນະ ສຳລັບມື້ນີ້ເນາະ ກະຕ້ອງຂໍຂອບໃຈນ້ອງອາຊີ ເຮີ ຫຼາຍໆ ທີ່ວ່າໃຫ້ກຽດມາຮ່ວມລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະ ດາ Podcast ຂອງພວກເຮົາ ລະກະຂໍໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດທຸກໜ້າທີ່ວຽກງານ ທີ່ວ່ານ້ອງຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ເນາະ ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍໆ ອາຊີ
ຂອບໃຈ ອ່າ ຂອບໃຈເດີ້ ຂອບໃຈ ຂອບໃຈ
ຢ່າພາດ ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາ Podcast ຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ Apple Google Podcast ແລະກະ Spotify ໄດ້ເນາະ ແລະທ່ານຍັງສາມາດຮັບຊົມວິດີໂອໄດ້ທາງ Facebook ແລະທາງ YouTube ນຳອີກ ສຳລັບມື້ນີ້ພວກ ເຮົາຕ້ອງລາທ່ານໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ